ते किमर्थम् प्रविशन्ति कथम् च इति आह यथा प्रदीप्तम् ज्वलनम् पतङ्गा विशन्ति नाशाय समुद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः यथा प्रदीप्तम् ज्वलनम् अग्निम् पतङ्गाः पक्षिणो विशन्ति नाशाय विनाशाय समुद्धवेगाः समृद्ध उद्भूतो वेगो गतिः येषाम् ते समृद्धवेगाः तथा एव नाशाय विशन्ति लोकाः प्राणिनः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः